ດັ່ງນັ້ນ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຢ້ານແສງແດດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ລັງສີຊະນິດນີ້ເປັນສິ່ງໜ້າຢ້ານສຳລັບທ່ານຍິງທັງຫຼາຍ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດຄືສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເກີນກວ່ າທີ່ຈະກ່າວໄດ້ທັງໝົດ ໃຫ້ເຮົາມາພິຈາລະນາຂໍ້ດີຂອງລັງສີນີ້ວ່າເປັນແນວໃດ ເຊື້ອແບັກເທີເຣຍ ເຊື້ອລາຄືສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານບູດເນົ່າ ການທຳລາຍເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ເປັນການທະນຸຖະໜອມອາຫານ ວິທີ ທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດກໍຄືການຕາກແດດ ເພາະແສງແດດສາມາດຂ້າ ແລະ ທຳລາຍເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຕົ້ນເຫດຂອງອາຫານບູດເນົ່າ ກ່ອນທີ່ຈະມີການຄົ້ນພົບຢາ ແລະ ສານກັນບູດຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ຄົນ ສະໄໝກ່ອນໃຊ້ແສງແດດໃນການປິ່ນປົວໂລກທີ່ເປັນຕາຢ້ານເຊັ່ນ ວັນນະໂລກ ໂດຍການນຳເອົາຄົນໄຂ້ໄປຮັບເອົາແສງແດດທຸກມື້ ມີການສ້າງສະຖານທີ່ໃນໂຮງໝໍເພື່ອຕາກອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ຄົນໄຂ້ໃຊ້ເ ຊັ່ນ ຕຽງ ເສື່ອ ສາດ ໝອນ ມຸ້ງ ຫຼື ເສື້ອຜ້າສຳລັບຄົນເຈັບ ນີ້ຄືວິທີຂ້າເຊື້ອໂລກທີ່ໄດ້ຜົນດີ ທ່ານຜູ້ຟັງເອງກໍມັກເອົາເສື້ອຜ້າທີ່ຊັກແລ້ວໄປຕາກແດດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີກິ່ນເໝັນແມ່ນບໍ່ ເພາະລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດທີ່ໄ ດ້ຈາກແສງຕາເວັນ ສາມາດຂ້າເຊື້ອແບັກເທີເຣຍໄດ້ດີ ເພາະສະນັ້ນ ການໄດ້ຮັບແສງແດດຈຶ່ງມີປະໂຫຍດເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຕຸ່ມຄັນຄາຍຕາມບໍລິເວນຮ່າງກາຍ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອລາ ຖ້າໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັ ບແສງແດດໃນຍາມເຊົ້າ ກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຕຸ່ມຄັນຄາຍເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອລັງສີອັນຕຣາໄວໂອເລັດສຳຜັດຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະຕິກິລິຍາອັນສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ປະຕິກິລິຍາອັນຊັບຊ້ອນກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ເ ມື່ອລັງສີສ່ອງຜ່ານດວງຕາຂອງເຮົາ ກໍຈະເກີດການກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເກີດການປ່ຽນແປງ ຮ່າງກາຍຈະປ່ອຍສານຫຼາຍຊະນິດ ລວມເຖິງສານເອັນໄຊມ໌ ເມື່ອຜິວໜັງ ຖືກແສງແດດ ຈຸລັງນອກຜິວໜັງຊັ້ນນອກຈະຖືກກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງເຂັ້ມ ແລະ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດຕ້ານທານເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ຜິວໜັງທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດຈະ ກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍໃຫ້ຂັບໄລ່ໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍທີ່ມີຢູ່ໃນຮ່າງກາຍອອກມາຫຼໍ່ລ້ຽງຜິວໜັງ ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາປ່ຽນແປງໄຂມັນໃຫ້ເປັນວິຕາມິນດີ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດໄຂມັນຄໍເລສເຕີຣໍໃນໂຕ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຮູ້ບໍ່ວ່າວິຕາມິນດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເພາະເຮັດໃຫ້ກະດູກມີຄວາມສົມບູນ ໃນທະວີບຢູໂຣບສະໄໝກ່ອນ ໃນຕົວເມືອງມີຄົນຫຼາຍ ແລະ ໜາແໜ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງ ພໍ ຈຶ່ງພາໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຂອງໂລກກະດູກອ່ອນໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ກະດູກຂາໂຄ້ງງໍ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍເປັນໂລກກະດູກນີ້ຄືກັນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກະດູກແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີການຊັກຊວນກັນໃຫ້ກິນນ້ຳມັ ນຕັບປາທີ່ເຊື່ອວ່າມີວິຕາມິນສູງ ສຳລັບຄົນເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ຄົນລາວບໍ່ຈຳເປັນເລີຍ ເພາະເຮົາໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ຢູ່ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໃນຕອນເຊົ້າ ເຮົາໄດ້ຮັບແສງແດດຈາກການເຮັ ດນາຮົ້ວສວນຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າຈົນຮອດສິບໂມງເຊົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງຮັບເອົາແສງແດດພຽງມື້ລະ 5 ນາທີ ກໍພຽງພໍສຳລັບວິຕາມິນດີແລ້ວ ວິຕາມິນດີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ສະສົມແຄລຊຽມໄວ້ໃນກະດູ ກ ເຮັດໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ມີການສຶກສາຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ໄດ້ຮັບແສງແດດທຸກມື້ ແລ້ວກໍພົບວ່າແຄລຊຽມໃນກະດູກເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສູງອາຍຸຢູ່ແຕ່ໃນຮົ່ມ ແຄລຊຽມຫຼຸດລົງ 24% ນອກຈາກນີ້ ການໄດ້ຮັບແສງແດ ດຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກກະດູກຜ່ອຍອີກດ້ວຍ ໃນປະເທດທຸກຍາກ ເມື່ອເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ໂຕເຫຼືອງ ພໍ່ແມ່ກໍຈະນຳເອົາເດັກນ້ອຍໄປຮັບແສງແດດ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີອາການດີຂຶ້ນ ເພາະລັງສີຈາກດວງຕາ ເວັນຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບສານທີ່ມີຊື່ວ່າ ບິລີຣູບິນ ທີ່ມີຢູ່ໃນເລືອດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ນອກຈາກນີ້ ແສງແດດຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຂຶ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ ຖ້າມີໂອກາດໄປຮັບແສງແດດຢ່ າງເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດລົງໄດ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂົນຍ້າຍນ້ຳຕານກລູໂກສ ຈາກກະແສເລືອດເພື່ອເປັນແປ້ງ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຕັບ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຫຼຸດລົງ ໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ບາງຄົນຮູ້ສຶກສົດຊື່ນ ມີຊີວິດຊີວາເມື່ອອອກໄປສຳຜັດກັບແສງແດດ ທັງໝົດນີ້ອາດເປັນເພາະ ແສງແດດເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນອິນໂດຟິນ ຫຼື ຮໍໂມນທີ່ສ້າງຄວາມສຸກແກ່ຮ່າງກາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າ ງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຮູ້ສຶກສະບາຍ ແລະ ຍັງເປັນຄືກັນກັບຢາກ່ອມປະສາດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈວ່າ ໃນໄລຍະລະດູໜາວ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນປະເທດແຖບຂົ້ວໂລກທີ່ບໍ່ມີແສງແດດຈະມີອາການຊຶມເສົ້າງ່າຍ ແສງແດດມີຜົ ນຕໍ່ການພັກຜ່ອນນອນຫຼັບ ເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເບົາສະບາຍ ແສງແດດຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເລັ່ງຜະລິດສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບ ແລະ ເມື່ອໄດ້ຮັບແສງແດດພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ນອນຫຼັບສະບ າຍ ດັ່ງນັ້ນ ຢ່າລືມຮັບເອົາແສງແດດເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ໂດຍສະເພາະແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ແສງແດດຄືເພື່ອນແທ້ຂອງມະນຸດ ແລະ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທຸກຊະນິດ ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ໄດ້ຮັບແສງຈະຫ່ຽວແຫ້ງແບບໃດ ຮ່າງກ າຍຂອງຄົນເຮົາກໍຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຊຶມເສົ້າແບບນັ້ນ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ຂໍໄປອາບແດດກ່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະ ພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາ ຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົ ນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ

ຫຼືອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານນຳກັນເລີຍ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງໂດຍອ້າຍສຳລານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັ ງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ການໃຫ້ອະໄພເປັນສິ່ງທີ່ດີງາມ ຂໍ້ນີ້ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຕ້ອງສົງໄສເລີຍ ກົງກັນຂ້າມ ເຮົາມັກໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າທີ່ໄດ້ຍິນກັນຢູ່ສະເໝີວ່າ ແຄ້ນຕ້ອງຊຳລະດ້ວຍແຄ້ນ ເພາະເຫດນີ້ແຫຼະ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ເຫັນວິທີການແກ້ແຄ້ນໃນຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງມາກມາຍ ທັງໃນຮູບເງົາຊຶ່ງຍຶດເອົາການແກ້ແຄ້ນມາຜູກພັນເປັນເລື່ອງໃຫ້ໜ້າຄິດໜ້າຊົມ ຄົນເບິ່ງກໍຮູ້ສຶກວ່າມີອາລົມຮ່ວມໄປກັບຕົວເອກຂອງເລື່ອງນັ້ນອີກດ້ ວຍ ແລະ ໃນຊີວິດຈິງແລ້ວ ຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາກໍເຫັນການແກ້ແຄ້ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະເໝີ ຈົນໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ແລະ ການທຳລາຍຊີວິດຂອງຄົນຈຳນວນມາກມາຍກ່າຍກອງ ວັນນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າມີເລື່ອງລາວຂອງຊາຍໜຸ່ມຊື່ໂຢເຊັບ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ພໍ່ຂອງເຂົາຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ຮັກກວ່າລູກອີກ 12 ຄົນ ຕໍ່ມາໄດ້ຖືກອ້າຍຂອງເຂົາຈະຂ້າດ້ວຍຄວາມອິດສາ ແຕ່ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ນຳໄປຂາຍເປັນ ທາດໃນປະເທດອີຢິບ ເຂົາເປັນຄົນທີ່ໜ້າຮັກ ແລະ ກໍຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ເຂົາຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມດີ ແມ້ຈະຖືກກັ່ນແກ້ງໂດຍນາຍຜູ້ຍິງທີ່ມີໃຈມັກຢູ່ໃນຕົວຂອງໂຢເຊັບ ແຕ່ກໍຖືກເຂົາປະຕິເສດ ພຽງແຕ່ວ່າຖ້າເຂົາເ ຫັນແກ່ຕົວເທົ່ານັ້ນ ແລະ ນາຍຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນແມ່ທັບ ອາດຈະຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນສະໜາມລົບ ຫຼື ບໍ່ກໍເປັນໄດ້ ຖ້າເຂົາຈະມີອີ່ຫຍັງກັບນາຍຜູ້ຍິງ ເຂົາກໍຈະມີໂອກາດທີ່ຈະລ່ຳລວຍເພາະຊັບສົມບັດ ແລະ ເມຍຂອງເຈົ້ ານາຍ ໂຢເຊັບບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະຕ້ອງເສຍ ເພາະເຂົາກໍເປັນພຽງແຕ່ທາດຄົນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເອງ ແຕ່ຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດຂອງເຂົາ ແລະ ສາມັນສຳນຶກ ມະໂນທຳສຳນຶກຂອງເຂົາສູງກວ່າສິ່ງໃດໃນໂລກ ມັ ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາຍອມຖືກດ່າວ່າ ແລະ ຖືກເນລະຄຸນ ຈົນໄດ້ຖືກຈັບໄປຂັງຢູ່ໃນຄຸກມືດ ແມ້ຈະຕົກຢູ່ໃນຄຸກ ຄວາມເປັນຄົນດີ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງໂຢເຊັບກໍຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບການເມດຕາຈາກທຳມະ ລົງຜູ້ດູແລຄຸກ ຈົນໄດ້ເປັນຫົວໜ້ານັກໂທດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມໂຢເຊັບ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນເຂົາ ແລະ ໃຫ້ເຂົາມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແມ້ຈະຢູ່ໃນຄຸກ ຄວາມເປັນຄົນດີ ແລະ ຄວາມດຸໝັ່ນຂອງໂຢເຊັບໄດ້ສົ່ງ ຜົນໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ເປັນນາຍທຳມະໂລງ ຈົນໃນທີ່ສຸດເຂົາໄດ້ເປັນຫົວໜ້າດູແລນັກໂທດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍລືມໂຢເຊັບເລີຍ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນໃຫ້ເຂົາ ເພື່ອເຂົາຈະໄດ້ມີຄວາມສາມ າດພິເສດ ໃນການທຳນາຍຄວາມຝັນຂອງເພື່ອນນັກໂທດສອງຄົນ ທີ່ໃນອະດີດນັ້ນເຂົາເຄີຍເປັນຂ້າລາຊະການໃນລາຊະວັງຂອງກະສັດຟາໂຣແຫ່ງອີຢິບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກໂທດ ຄົນນັ້ນຮູ້ສຶກຂອບໃຈ ໂຢເຊັບກໍຂໍໃຫ້ເຂົາຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໂທດຄືກັນ ແຕ່ເມື່ອເພື່ອນໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໄປແລ້ວ ເຂົາກໍກັບລືມໂຢເຊັບ ຈົນເວລາຜ່ານໄປໄດ້ 2 ປີເຕັມ ກະສັດຟາໂຣໄດ້ຝັນໄປວ່າ ມີງົວໂຕຈ່ອຍໆຈ ຳນວນ 7 ໂຕ ແລະ ກໍມີງົວໂຕຕຸ້ຍໆຈຳນວນ 7 ໂຕ ແລະ ກໍເຫັນຮວງເຂົ້າດີຖືກຮວງເຂົ້າລີບກືນກິນ ແຕ່ບໍ່ມີໝໍດູ ຫຼື ໝໍໂຫນຄົນໃດໃນລາຊະວັງຂອງພຣະອົງ ທີ່ຈະສາມາດອະທິບາຍຄວາມໝາຍນັ້ນໄດ້ ທາດຮັບໃຊ້ຂອ ງຟາໂຣ ຊຶ່ງອະດີດເຄີຍເປັນເພື່ອນກັບໂຢເຊັບ ເຂົາຈຶ່ງຄຶດຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ເຂົາຈຶ່ງທູນຟາໂຣວ່າ ມີຄົນທີ່ເຂົາເຊື່ອວ່າຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຝັນນີ້ໄດ້ ກະສັດຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ນຳຕົວໂຢເຊັບອອກມາ ຈາກຄຸກ ແລະ ແຕ່ງເນື້ອແຕ່ງຕົວໃຫ້ເຂົາ ຈາກນັ້ນກໍໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາເຝົ້າ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມຝັນ ໂຢເຊັບຈຶ່ງຂໍພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ອະທິບາຍຄວາມຝັນນັ້ນໄດ້ ເຂົາທູນຕໍ່ກະສັດວ່າ ທັງງົວ ແລະ ເຂົ້າມີຄ ວາມໝາຍຢ່າງດຽວກັນ ຄືອີກ 7 ປີນັບຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ບ້ານເມືອງຈະອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ອີກ 7 ປີຂ້າງໜ້າຈະເກີດການອຶດຢາກ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເຂົາຈຶ່ງທູນໃຫ້ຟາໂຣຮີບຮັກສາອາຫານໄວ້ ສຳລັບກ ານອຶດຢາກທີ່ຈະມາເຖິງ ຟາໂຣຮູ້ສຶກດີໃຈຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໂຢເຊັບໃຫ້ເປັນຄົນດູແລໃນໂຄງການນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເຖິງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນຄວາມດີຂອງໂຢເຊັບໄດ້ໃນການຕອ ບແທນ ຈາກການເປັນນັກໂທດໄດ້ກັບກາຍມາເປັນເຖິງລັດຖະມົນຕີ ມີອຳນາດຮອງມາຈາກກະສັດ ເຂົາກໍເຮັດໜ້າທີ່ຢ່າງດີທີ່ສຸດ ເຂົາຮັກສາອາຫານໄວ້ຢ່າງເຫຼືອເຟືອ ຂະນະທີ່ 7 ປີຕໍ່ມາໄດ້ເກີດຄວາມແຫ້ງ ແລ້ງຕາມທີ່ໄດ້ທຳນາຍຄວາມຝັນເອົາໄວ້ ຄອບຄົວຂອງຢາໂຄບ ພໍ່ຂອງໂຢເຊັບ ແລະ ຄອບຄົວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເໝືອນກັນ ເມື່ອອາຫານໝົດ ອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຈຶ່ງເດີນທາງໄປປະເທດອີຢິບເພື່ອຂໍຊື້ອາຫາ ນ ຄົນທີ່ພວກເຂົາພົບກໍຄືໂຢເຊັບ ນ້ອງຊາຍທີ່ພວກເຂົາເກືອບຂ້າຕາຍ ແຕ່ເຂົາໄດ້ຂາຍໄປເປັນທາດ ເມື່ອໂຢເຊັບໄດ້ເຫັນໜ້າພວກອ້າຍ ໃນຖານະທີ່ເຂົາໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງມະຫາອຳນາດ ເຂົ າມີສິດສັ່ງປະຫານຊີວິດຂອງອ້າຍຂອງເຂົາໄດ້ ໃຫ້ສະສົມກັບທີ່ເຂົາເຮັດກັບເຂົາ ແຕ່ໂຢເຊັບກັບຄິດແບບກົງກັນຂ້າມ ເຂົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເຂົາໄປຢູ່ໃນປະເທດໃຫຍ່ ເພື່ອຕຽມພ້ອມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊ າວໂລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເອງ ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ບົດຮຽນແກ່ບັນດາພວກອ້າຍໆຂອງເຂົາ ເຂົາໄດ້ໃຊ້ວິທີກວດສອບເບິ່ງອ້າຍ ໂດຍບໍ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາຄືໃຜ ຂະນະທີ່ບັນດາອ້າຍໆຂອງເຂົາຕ່າງກະກົ້ມກາ ບແທບປາຍຕີນຂອງເຂົາ ໂຢເຊັບຄິດເຖິງພໍ່ ແລະ ນ້ອງຊາຍຄົນນ້ອຍຂອງເຂົາ ເຂົາຈຶ່ງຊອກວິທີສ້າງເລື່ອງ ເພື່ອຈະສົ່ງນ້ອງຊາຍຄົນນ້ອຍໃຫ້ໄປອີຢິບ ຈົນເຮັດໃຫ້ໂຢເຊັບແນ່ໃຈວ່າ ບັນດາພວກອ້າຍທຸກຄົນ ສຳນຶກຜິດໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຍິນດີຮັບໂທດ ແລະ ຄວາມຜິດ ໂຢເຊັບຈຶ່ງຟ້າວເລົ່າຄວາມຈິງທັງໝົດໃຫ້ອ້າຍ ແລະ ກັບນ້ອງຊາຍຟັງ ຂະນະທີ່ພວກອ້າຍຂອງເຂົາກຳລັງຢ້ານກົວ ຄິດວ່າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນ ກົງກັນຂ້າມ ໂຢ ເຊັບກັບທຳຄວາມດີກັບອ້າຍ ແລະ ກັບພໍ່ຂອງເຂົາ ໂດຍຮັບເອົາທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຍ້າຍເຂົ້າໄປຕັ້ງຮາກຖານຢູ່ໃນເມືອງທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງປະເທດອີຢິບ ອ້າຍທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ວຍຄວາ ມດີຄວາມຊອບ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫວາດລະແວງວ່າຈະຖືກແກ້ແຄ້ນອີກແລ້ວ ຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູໃນຊີວິດຂອງພຣະອົງ ໄດ້ສະແດງແບບຢ່າງຂອງການໃຫ້ອະໄພ ເຮົາມາໃຫ້ອະໄ ພໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນເຖີ ຖ້າເຮົາເຮັດໄດ້ແບບນີ້ ທ່ານກໍຄືຄົນດີແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິ ທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນໄດ້ອ່ານຟຣີ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທາງລາຍການຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ປຶ້ມດີໆ ມີສາລ ະໜ້າຮູ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕອນທ້າຍຍັງມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃນລາຍການຂ້າງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃ ຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນກັບມາແດ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ